ລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ລາຍການນີ້ຈະພາທ່ານຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະສຽງຫົວ ຈາກເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງ ນິທານຄະຕິ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະເລື່ອງແປກໆທົ່ວໂລກ ຕໍ່ໄປ ນີ້ ເຊີນທ່ານພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ CRI ໃນລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ດົງບໍ່ມີໄມ້ ຊິເອົາຫຍັງມາເປັນປ່າ ໜອງຄັນບໍ່ມີຫຍ້າປ້ອງ ປາຊິຊົ້ນຢູ່ບ່ອນໃດ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ສົງແພງ ແລະວິໄລພອນ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍ ການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ ອີກເຊັ່ນເຄີຍ ແມ່ນແລ້ວ ພໍຮອດເວລາ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີກໍນຳເອົາສຽງເພງ ພ້ອມເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ແມ່ນລະ ມີທັງເລື່ອງຕະຫຼົກ ນິທານ ຄະຕິ ນິທານພື້ນເມືອງ ປະສົບການຊີວິດ ເລື່ອງແປກໆ ແຫວກແນວກະມີເນາະ ສົງແພງ ແມ່ນລະ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ເອົາ ກໍຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານອາລົມດີຂຶ້ນ ມີຮອຍຍິ້ມ ມີສຽງຫົວ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແມ່ນ ຫຼາຍຄົນ ກໍຫຼາຍວຽກງານແຕກຕ່າງກັນໄປ ບາງຄົນຄ່ຳບໍ່ໄດ້ຢືນ ຄືນບໍ່ໄດ້ຢູ່ ຕື່ນແຕ່ເດິກ ລຸກແຕ່ເຊົ້າ ຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກົດດັນ ແມ່ນ ດີ້ນຮົນບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ບໍ່ໄດ້ເຊົາເດີ ອືມ ແມ່ນລະ ອື ເຮັດໃຫ້ສະໝອງເຄັ່ງຕຶງ ພວກເ ຮົາຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ອືມ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງນີ້ລະ ຜ່ອນຄາຍອາລົມຂອງທ່ານ ພຽງແຕ່ທ່ານປັບຄື້ນມາທີ່ FM 93 MHz ຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ອາລົມຂອງທ່ານດີຂຶ້ນ ແມ່ນແລ້ວ ຫວັງວ່ າຄົງເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນຳມິດລາຍການທຸກໆທ່ານ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຮັບຟັງສອງໜຸ່ມອາລົມດີມາໂດຍຕະຫຼອດ ແນວໃດບໍ່ຄັກບໍ່ແນ່ ຜິດພາດປະການໃດກໍຕ້ອງຂໍໂທດຂໍອະໄພ ຢ່າລືມ ມີຫຍັງກໍຕຳໜິຕິຊົມພວ ກເຮົາໂລດ ແມ່ນລະ ຄຳຕຳໜິຕິຊົມນັ້ນກໍຄືກັນກັບແວ່ນແຍງ ແມ່ນແຫຼະ ທີ່ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເງົາຂອງຕົວເຮົາເອງເນາະ ອືມ ອ່າ ຄັນວ່າບໍ່ຕຳໜິຕິຊົມມານະ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຊິເປັນຈັ່ງໃດ
ເອົາ ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດສຳລັບນ້ອງສຸລິຍາ ອືມ ອ່າ ມິດລາຍການທີ່ຕິດຕາມຮັບຟັງ ເພິ່ນເປັນນັກສຶກສາຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລພົວພັນຕ່າງປະເທດຢູ່ປັກກິ່ງ ເອີ ເລີກງາມຍາມດີ ມີໂອກາດໄດ້ພົບໄ ດ້ພໍ້ກັນ ນ້ອງສຸລິຍາບອກວ່າ ໂອ້ ຟັງຕະຫຼອດໄດ໋ ວ່າຊັ້ນ ແມ່ນ ລາຍການຂອງ CRI ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງແດ່ ລາຍການຄື້ນວັນນະກຳ ແລະລາຍການອື່ນໆອີກ ອືມ ມັກຫຼາຍວ່າຊັ້ນ ໂ ດຍສະເພາະແມ່ນສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ແມ່ນບໍ ອືມ ຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີ ນ້ອງສຸລິຍາ ຟັງ FM 93 ຫຼືວ່າຟັງທາງເວັບໄຊ ກໍຟັງທັງສອງຢ່າງ ເວລາຢູ່ລາວນີ້ເພິ່ນກໍຟັງ FM 93 ເວລາມາຢູ່ປັກກິ່ງກໍຟັງຜ່ານທາງເວັບໄຊ ເອົາ ເວັ ບໄຊພວກເຮົາກະຈື່ງ່າຍໆເນາະ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ເວັບໄຊພວກເຮົາແມ່ນ laos.cri.cn ເຈົ້າ ດຽວນີ້ CRI ພວກເຮົາກໍມີ APP ໃຫ້ທ່ານດາວໂຫຼດຟັງສະບາຍໆແລ້ວ ແມ່ນ APP ທີ່ມີຊື່ວ່າ CRI ຂີດ FM 93 ແມ່ນແລ້ວ ທ່ານທີ່ໃຊ້ iPhone iPad ທີ່ກໍດາວໂຫຼດໄດ້ ທີ່ App Store ສຳລັບລະບົບ Android ແມ່ນດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ Play Store ງ່າຍໆເນາະ ອື ຟັງສະບາຍໆ ດາວໂຫຼດມາແລ້ວກໍຟັງໄດ້ໂລດ ເອົາ ພໍມາຍາວເຕີບແລ້ວ ຟັງກັນມ່ວນຈັກ 2 ເພງກ່ອນ ແລ້ວຈະຄ່ອຍມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ

ສົມແພງ ຮະ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆ ໄປບໍ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກໄປບໍ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄປບໍ ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນະ ຟັງ FM 93 MHz

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງທາງ CRI FM 93 MHz ສອງເພງຜ່ານໄປ ຫວັງວ່າຄົງເປັນທີ່ສຸກອາລົມໃຫ້ທ່ານບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແນວໃດກໍພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ອາລົມດີ ຈັ່ງຄ່ອຍມີຊີວິດຊີວາ ແມ່ ນແລ້ວ ຄົນເຮົາມີແຕ່ຊີວິດບໍ່ມີຊີວາກໍບໍ່ເປັນໃດ໋ ແມ່ນແລ້ວ ຄັນອາລົມດີກໍມີຊີວິດຊີວາເນາະ ນານເຖົ້າອີກຕ່າງຫາກແມ່ນບໍ່ສົມແພງ ແມ່ນແລ້ວ ຄົນເຮົາຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈມັນພົວພັນກັນເດ ແມ່ນ ຄັນແມ່ນຈິດໃ ຈສົບເສີມເບີກບານ ອາລົມດີ ໜ້າຕາຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ຮ່າງກາຍກໍໜຸ່ມແໜ້ນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໃດຫາກຍັງຍິ້ມບໍ່ອອກກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງເລື່ອງທຳອິດເ ລີຍ ເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງເລື່ອງທຳອິດນີ້ໃຫ້ຊື່ວ່າ

ອ້າຍພົນ ນາມສົມມຸດ ເປັນອ້າຍບ່າວເຫີ່ມບໍ່ຍອມສຸກມາຫຼາຍປີ ອືມ ເອີ ມື້ໄດ້ມື້ດີແລ້ວ ໂຊກເຂົ້າຂ້າງບຸນລົ້ມທັບ ກໍເລີຍມີເງິນຊື້ລົດວີໂກ້ແຊັມມາຂີ່ ຂີ່ໄປອວດຜູ້ສາວແມ່ນບໍ່ ບໍ່ແມ່ນ ພາຜູ້ສາວໄປທ່ຽວ ໂອ້ ອ້າຍພົນມັ ນຊື້ລົດໃໝ່ ໃບຂັບຂີ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີ ສົມແພງ ໂອ້ ກົດ ລະບຽບຈະລາຈອນນີ້ກໍຍັງບໍ່ຮູ້ຄັກປານໃດ ພໍຄ່ຳລົງແລງມື້ໜຶ່ງ ກໍພາແຟນໄປກິນລົມຊົມວິວຢູ່ແຄມຂອງ ໂອ້ ອັນຕະລາຍໃດ໋ ບໍ່ມີໃບຂັບຂີ່ ໂອ້ຍ ກໍກ້າເນາະ ແມ່ນແຫຼະ ລາວພາຜູ້ສາວໄປເບິ່ງຕາເວັນຕົກດິນຢູ່ແຄມຂອງ ນັ່ງດື່ມນ້ຳດື່ມເບຍເຢັນໆ ຄືຊິມີຄວາມສຸກຂະໜາດເນາະ ແນ່ນອນ ອືມ ເອີ ອ້າຍພົນກໍຄິດວ່າຄົງຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າພໍແຕ່ຂັບລົດໄປຮອດ ກໍຈອດຢູ່ບ່ອ ນທີ່ມີປ້າຍຫ້າມຈອດວັນຄີກ ໂອ້ ສົມແພງຮູ້ບໍ່ ປ້າຍຫ້າມຈອດວັນຄີກເປັນຈັ່ງໃດ ຮູ້ແທ້ ປ້າຍຫ້າມຈອດວັນຄີກກໍຈະເປັນປ້າຍມີຂອບສີແດງ ອືມ ມີຂີດເປັນເສັ້ນຄີກສີຂາວຂີດລົງມາ ແລ້ວຈະມີເສັ້ນສີແດງຂີດຜ່ານ ແ ມ່ນບໍ່ ອືມ ໝາຍຄວາມວ່າຫ້າມຈອດວັນຄີກ ເຊັ່ນ ວັນທີ 1 ວັນທີ 3 ວັນທີ 5 ວັນທີ່ເປັນເລກຄີກຫັ້ນແຫຼະ ແມ່ນແລ້ວ ຖືກຕ້ອງ ມື້ນັ້ນກໍແມ່ນວັນທີ 1 ພໍດີ ອ່າ ແລ້ວກໍເປັນວັນຄີກ ພໍແຕ່ຈອດລົດປຸບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກໍຍ່າງເຂົ້າ ມາຫາແລ້ວເວົ້າວ່າ ສະບາຍດີອ້າຍ ຢູ່ບ່ອນນີ້ເພິ່ນຫ້າມຈອດວັນຄີກໃດ໋ ຈອດໄດ້ໃນວັນຄູ່ ໄອ້ບ່າວເຫີມໄດ້ຍິນແນວນັ້ນກໍເລີຍເວົ້າໄປວ່າ ອ້າວ ກໍຖືກແລ້ວເດ້ ອັນມື້ນີ້ນີ້ ອ້າຍບໍ່ໄດ້ມາຄົນດຽວໃດ ອ້າຍມາກັບແຟນ ມາເປັນຄູ່ ສະແດງວ່າມື້ນີ້ກໍເປັນວັນຄູ່ ຈອດໄດ້ຊັ້ນຕົວ
ມາກັບແຟນ ມາເປັນຄູ່ ບໍ່ໄດ້ມາຄີກ ແມ່ນຄວາມເລົາໄດ໋ເນາະ ແມ່ນ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຍັງບໍ່ຈົບເທົ່ານີ້ໃດ ຍັງມີພາກ 2 ໂອ້ ຍັງມີພາກ 2 ອີກ ປານຮູບເງົາຊີວິດເນາະ ອືມ ບໍ່ແມ່ນຮູບເງົາຊີວິດ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າເບົາສະໝອ ງສອງຊັ້ນ ແມ່ນຫວາ ແມ່ນແລະ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນກໍຄິດຫາວິທີແກ້ໃຫ້ທັນຄວັນ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າ ອ້າຍ ອ້າຍເວົ້າວ່າອ້າຍມາກັບແຟນ ມາເປັນຄູ່ ບໍ່ໄດ້ມາຄີກ ອ້າຍເວົ້າຜິດແລ້ວ ຢູ່ບ່ອ ນນີ້ຍັງມີນ້ອງອີກຜູ້ໜຶ່ງ ສະແດງວ່າມີ 3 ຄົນ 3 ຄົນກໍແມ່ນຄີກແມ່ນບໍ່ ອືມ ໄອ້ບ່າວເຫີມກຳລັງຊິເອີ່ຍປາກຕໍ່ກອນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຄົນນັ້ນ ພໍດີມີຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງຖືຖົງນ້ຳອ້ອຍຍ່າງຜ່ານເຂົ້າມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຄົ ນນັ້ນເຫັນກໍເລີຍຕົກໃຈພ້ອມທັງເວົ້າວ່າ ໂອ້ຍ ເຈົ້າມາຫຍັງບ່ອນນີ້ ຂ້ອຍກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ໄປໆໆ
ຍິງຄົນນັ້ນບໍ່ແມ່ນຜູ້ອື່ນຜູ້ໄກ ແມ່ນເມຍຕຳຫຼວດຄົນນັ້ນເອງ ກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ເອີ ອັນຂ້ອຍບັງເອີນຍ່າງມາທາງນີ້ ເຫັນເຈົ້າເຮັດວຽກຄືຊິເມື່ອຍ ກໍເລີຍຊື້ນ້ຳອ້ອຍເຢັນໆມາໃຫ້ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ອ້າຍບ່າວເຫີມ ໄດ້ທ່າ ກໍເລີຍຫົວຂຶ້ນແລ້ວເວົ້າວ່າ

ເວົ້າເລື່ອງປ້າຍຈະລາຈອນນີ້ ຜູ້ຂັບຂີ່ກໍຄວນປະຕິບັດຕາມ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຈະກາຍເປັນປ້າຍລ້າໆ ແມ່ນແລ້ວໆ ປ້າຍຫ້າມຕ່າງໆນີ້ກໍຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເນາະ ບໍ່ວ່າຊິເປັນປ້າຍຫ້າມຈອດຈັ່ງຊີ້ ກໍບໍ່ຄວນໄປຈອດ ແຕ່ ວ່າກໍຍັງມີຫຼາຍໆຄົນນີ້ບໍ່ໃສ່ໃຈ ບາງຄົນນີ້ກະຕາພະໂລອີກໃດ ເອົາລົດໄປຈອດຕໍ່ໜ້າປ້າຍຫ້າມຈອດຫັ້ນເລີຍກໍມີ ອື ແມ່ນແທ້ ບາງຄົນກໍຈອດຕັນທາງຄົນຍ່າງກໍມີ ອືມ ແມ່ນແລະ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຄິດແນວໃດເນາະ ແມ່ນແ ລະ ອ້າວ ເປັນຈັ່ງຊີ້ແລະຄົນເຮົາ ກໍໄດ້ ມາປ່ຽນບັນຍາກາດຟັງເພງກັນມ່ວນໆຕື່ມອີກກ່ອນ ຈັ່ງຄ່ອຍມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງຕໍ່ໄປ ເຈົ້າ

ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານກັບລາຍການ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນ ເມືອງຈີນ ລາວ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ເລື່ອງແປກໆ ຟັງແລ້ວອົມຍິ້ມ ສະໝອງປອດໂປ່ງແນ່ນອນ

ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງທາງ CRI FM 93 MHz ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ສົມແພງ ແລະ ວິໄລພອນ ດຳເນີນລາຍການສູ່ທ່ານຟັງ ແມ່ນແລ້ວ ກໍບໍ່ເວົ້າຫຼາຍຍາຍຫ່າງເນາະ ຟັງເພງມ່ວນແລ້ວ ມາຟັງເ ລື່ອງຕໍ່ໄປເລີຍ ເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ເສຍອາລົມ

ມີບ່າວແກ່ຄົນໜຶ່ງຄິດຢາກລົມສາວນ້ອຍ ອື ເຂົານັ່ງພົບປະສັງສັນກັບໝູ່ຢູ່ງານລ້ຽງແຫ່ງໜຶ່ງ ພໍດີສາດສາຍຕາໄປເຫັນສາວນ້ອຍຄົນໜຶ່ງ ງາມໆເດີ ອື ຍິ້ມເປື່ອຍໆຢູ່ ກໍເລີຍຕັດສິນໃຈຍ່າງເຂົ້າໄປຫາເພື່ອທັກທາຍ ອື ບໍ່ແມ່ນທັກທາຍລ້າໆດອກ ຢາກຈີບສາວນ້ອຍວ່າຊັ້ນສະ ເອີ ແມ່ນແລ້ວ ບ່າວແກ່ຄົນນັ້ນຍ່າງດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈເຂົ້າໄປຫາສາວນ້ອຍ ແລ້ວກໍເວົ້າວ່າ ເອີ ສະບາຍດີນ້ອງສາວ ຂໍຕຳຈອກນຳແດ່ ອາ ເຊີນເດີ ໃນທັ ນໃດນັ້ນ ສາວນ້ອຍກໍກ່າວດ້ວຍຮອຍຍິ້ມຄືນມາວ່າ ເຊີນດື່ມ ຂໍໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງເດີພໍ່ເດີ ຄຳວ່າພໍ່ເຮັດໃຫ້ບ່າວແກ່ໝົດອາລົມກະບາດ ແລ້ວກໍຫັນຫຼັງຍ່າງກັບໄປຫາໝູ່ ໝູ່ກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ອ້າວ ຄືກັບມາໄວແທ້ ໃສວ່າຊິຈີບສາວນ້ອຍ
ຊິຈີບໃຫ້ເອົາໄດ້ວະ ກູກຳລັງວ່າຊິຖາມຊື່ວ່ານ້ອງຊື່ຫຍັງ ມັນເສືອກເອີ້ນກູວ່າພໍ່ ເສຍອາລົມໝົດເລີຍ
ແນວວ່າບ່າວແກ່ອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ ສາວນ້ອຍເຂົາກໍເອີ້ນວ່າພໍ່ຫັ້ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ແຕ່ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງດອກເນາະ ອາຍຸເປັນພຽງຕົວເລກ ເຖົ້າແຕ່ກາຍ ຫົວໃຈຍັງໜຸ່ມ ມາຟັງເລື່ອງຕໍ່ໄປເລີຍດີກວ່າ ເລື່ອ ງນີ້ມີຊື່ວ່າແນວໃດ ສົມແພງ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ຊື່ວ່າແນວໃດກໍບໍ່ຮູ້ຄືກັນ ເລື່ອງນີ້ມັນເກີດຂຶ້ນກັບວິໄລພອນ ໃຫ້ວິໄລພອນໃສ່ຊື່ເອງດີກວ່າ ອືມ ແມ່ນຫວາ ອ້າວ ຊັ້ນກະໃສ່ຊື່ວ່າຈັ່ງຊີ້ສະ ຕັດໜ້ອຍດຽວ ໄດ້ແລ້ວ ເລື່ອງນີ້ ເປັນເລື່ອງຈິງໃດ໋ ອາ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບວິໄລພອນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ໂອ ສະແດງວ່າຍັງໃໝ່ໆໝາດໆຢູ່ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ເລື່ອງນີ້ກ່ຽວກັບການຕັດຜົມ ພາສາຈີນຕັດຜົມວ່າແນວໃດ ສົມແພງ ພາສາຈີນຄວນເວົ້າ ວ່າ ຫຼີຟ້າ ເອີ ຫຼືວ່າເອີ້ນທີ່ໂທກໍໄດ້ເດ ໂອ ຜ່ານມາວິໄລພອນກໍເຄີຍຕັດຜົມຢູ່ຮ້ານທຳມະດາທົ່ວໄປ ລາຄາກໍແມ່ນ 25 ຢວນ ຫຼືປະມານ 30,000 ກີບ ອືມ ແຕ່ຫວ່າງອາທິດແລ້ວນີ້ ນີ້ໄປຕັດຜົມຢູ່ຮ້ານໃໝ່ຊື່ວ່າ ລົມໂຊຍເກສາ ໂອ ຍ ຊື່ມ່ວນເນາະ ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ແຖວໃດ ສົມແພງຄືບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຈັກເທື່ອ ຊິໄດ້ຍິນແນວໃດ ຮ້ານນີ້ວິໄລພອນຫາກໍຕັ້ງຊື່ໃຫ້ໃໝ່ໆ ແມ່ນຫວາ ເປັນຫຍັງຈັ່ງຄ່ອຍໃສ່ຊື່ຮ້ານວ່າ ລົມໂຊຍເກສາ ອ້າວ ກໍເພາະວ່າຕັດຢູ່ກາງ ເດີ່ນກ້ອງຕົ້ນໄມ້ເຂດຊຸມຊົນແຫ່ງໜຶ່ງຂອງປັກກິ່ງນີ້ນະ ໂອ ເກສານີ້ເປັນພາສາບາລີ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຜົມ ອືມ ອ່າ ລົມໂຊຍເກສາ ກໍໝາຍຄວາມວ່າລົມພັດຜົມ ເຂົ້າໃຈແລ້ວ ເປັນແນວໃດຕໍ່ໄປ ຊ່າງຕັດຜົມຄົນນັ້ ນກໍເປັນຜູ້ອາວຸໂສ ມີປະສົບການເລື່ອງຕັດຜົມມາຫຼາຍສິບປີແລ້ວ ລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ກໍແມ່ນຜູ້ອາວຸໂສຄືກັນ ອືມ ແມ່ນ ຢູ່ຊຸມຊົນຕ່າງໆຂອງປັກກິ່ງແມ່ນມີແບບນີ້ ລາຄາກໍບໍ່ແພງ ປະມານ 5 ຢວນນີ້ລະ ແມ່ນແລ້ວ 5 ຢວ ນ ລາຄາຍ່ອມເຍົາວ່າຊັ້ນຊະ ແມ່ນລະ ປະມານ 6,000 ກີບ ອືມ ຮ້ານລົມໂຊຍເກສາແຫ່ງນີ້ນີ້ ອຸປະກອນກໍແມ່ນແບບງ່າຍໆເດ ສົມແພງ ເຈົ້າ ອ່າ ຕັ່ງນັ່ງກໍແມ່ນຕັ່ງໄມ້ທຳມະດາ ອືມ ຢາກໃກ້ຊິຫັກແລະ ຜ້າທີ່ວ່າຄຸມຫັ້ນນະ ເວລາຕັດຜົມກໍແພຜືນເກົ່າໆ ສີທຳມະຊາດ ເອີ ຕົງເດີຕັດຜົມນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນໃຊ້ໄຟຟ້າເດ ໃຊ້ແບບມື ໂອ້ ແບບມື ມີດຕັດນີ້ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າລຸ້ນໃດແລະ ຫຼາຍປີແລ້ວເດ ຫຼາຍປີແລ້ວ ແວ່ນແຍງກໍບໍ່ມີ ແວ່ນບໍ່ມີ ເຮັດຈັ່ງໃດຊິຮູ້ວ່າຊ່ າງຕັດແນວໃດ ສັ້ນຫຼືວ່າຍາວ ນັ້ນແລະ ນັ້ນແລະ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າຮ້ານນີ້ແມ່ນຕາມໃຈຊ່າງ ພໍແຕ່ຮອດຄິວ ວິໄລພອນນີ້ກໍບອກຊ່າງຕັດຜົມເປັນພາສາຈີນພຸ້ນເດ ເອີ ເວົ້າເປັນພາສາຈີນວ່າ ຈ້ຽນອີຕ້ຽນເຄີອີລະ ໂອ້ ເກັ່ງຫຼາຍເນາະ ວິໄລພອນ ອືມ ຈ້ຽນອີຕ້ຽນເຄີອີລະ ອືມ ໝາຍຄວາມວ່າຕັດໜ້ອຍດຽວກໍໄດ້ແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຊ່າງຕັດຜົມນີ້ເຂົ້າໃຈຜິດຫຼືວ່າແນວໃດກໍບໍ່ຮູ້ ລົມໂຊຍມາຍາມໃດ ຮູ້ສຶກວ່າມັນເຢັນຫົວຢ້າວ ໆເດ ເອີ ພໍກັບມາຮອດເຮືອນ ແຍງແວ່ນເບິ່ງ ຕົກໃຈກະບາດ ເປັນຫຍັງ ໂອຍ ຕັດສັ້ນແທ້ສັ້ນວ່າ ຈົນວ່າຈ້ຳໜັງຫົວ ຊົງນີ້ນີ້ເຂົາເອີ້ນວ່າຕັດເປີດ ອ່າ ບອກຊ່າງຕັດຜົມວ່າຕັດໜ້ອຍດຽວກໍໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ຊ່າງຕັດຜົມຊ້ຳ ພັດຕັດແບບວ່າ

ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ວິໄລພອນ ຕັດຜົມຜິດ ອີກຈັກໜ່ອຍມັນກໍປົ່ງໃໝ່ ແມ່ນລະ ແມ່ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າເວົ້າເລື່ອງຕັດຜົມນີ້ ວິໄລພອນຄິດພໍ້ເລື່ອງໜຶ່ງ ສົມແພງ ໂອ້ ແມ່ນຫວາ ເອີ ອັນນີ້ຂະໜາດວ່າເປັນພາສາ ພາສາຈີນເນາະ ເຈົ້າ ເອີ ຊ່າງຕັດຜົມກໍຍັງອາດຈະເຂົ້າໃຈຜິດ ແຕ່ວ່າຂະໜາດໃຊ້ພາສາລາວນີ້ນຳກັນນີ້ ກໍຍັງເຂົ້າໃຈຜິດກໍມີເດ ມີຫວາ ແມ່ນແຫຼະ ໂອ ຢູ່ລາວນີ້ມີ

ແຕ່ວ່າຄັນເຮັດແນວອື່ນຜິດນີ້ ເຈັບຫົວ ຄິດໄປຈົນ ຄິດໄປຫຼາຍຈົນເຈັບຫົວວ່າຊັ້ນຊະ ເອີ ແມ່ນແທ້ ຕົວຢ່າງຄືເອົາເມຍຜິດເນາະ ເອົາ ແມ່ນແລະ ມາຜ່ອນຄາຍອາລົມກັບສຽງເພງມ່ວນໆອີກຈັກໜ່ອຍກ່ອນເນາະ ຈັ່ງຄ່ອຍມາຟັງເລື່ອງຕໍ່ໄປ ແມ່ນແລ້ວ

ສົມແພງ ຫະ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆ ໄປບໍ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກໄປບໍ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄປບໍ ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນະ ຟັງ FM 93 MHz

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງທາງ CRI FM 93 MHz ການເອົາຊະນະຍາກທີ່ສຸດນັ້ນກໍຄືເອົາຊະນະໃຈຕົນເອງ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງຈາກທາງວິທະຍຸສ າກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI FM 93 MHz ແມ່ນແລ້ວ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆ ມາຜ່ອນຄາຍອາລົມໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ຢ່າລືມ ຟັງແລ້ວມີຄຳຄິດຄຳເຫັນແນວໃດກໍຕຳນິຕິຊົມມາໄດ້ ແມ່ນແລ້ວ ຫຼືວ່າທ່ານມີເລື່ອງດີໆ ມ່ວນໆ ຊິເປັນເລື່ອງຕະຫຼົກ ປະສົບການຊີວິດ ຫຼືວ່າເລື່ອງຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ເນາະ ອື ຢ່າເກັບໄວ້ລ້າໆ ສົ່ງໄປໃຫ້ພວກເຮົາ ເພື່ອແບ່ງປັນຮອຍຍິ້ມ ແລະສຽງຫົວໃຫ້ກັບທ່ານຜູ້ຟັງ ແມ່ນແລ້ວ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ວິທີງ່າຍໆ ກໍແມ່ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນໄປທີ່ 2930 ສຳລັບຫຼັກສອງ 5930 ສຳລັບຫຼັກຫ້າ 7930 ສຳລັບຫຼັກເຈັດ ແລະ 9930 ສຳລັບຫຼັກເກົ້າ ຫຼືວ່າອີເມວກໍໄດ້ ອີເມວຂອງພວກເຮົາແມ່ນ laos@ cri.cn ຫຼືວ່າຈະໂທລະສັບລົມກັບພວກເຮົາກໍແຮ່ງດີ 00861068892192 ເບີນີ້ສົ່ງແຟັ ກກໍໄດ້ ຫຼືວ່າຈະໂທເຂົ້າເບີມືຖືສ່ວນຕົວຂອງວິໄລພອນກໍໄດ້ຄືກັນ 008613020075372 ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ແມ່ນແລ້ວ ຫຼືວ່າໂທໄປເບີສົງແພງກໍດີຄືກັນ 0086186 18105868 ເຈົ້າ ມີຫຼາຍຊ່ອງທາງ ມີຫຼາຍທາງເລືອກໃຫ້ທ່ານ ເປັນອັນວ່າສະດວ ກທາງໃດກໍຕິດຕໍ່ໄປຫາພວກເຮົາໂລດ ມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງອີກຈັກເລື່ອງໜຶ່ງປິດທ້າຍລາຍການ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ເມຍຄີງໆ ມີສອງສ່ຽວໄດ້ມາພົບພໍ້ກັນ ພົບໜ້າພໍ້ຕາກັນທັງຄອບຄົວ ອື ໝາຍຄວາມວ່າ ມີທັງລູກທັງເມຍ ຫຼັງຈາກເອົາບັກຫົວເສືອນີ້ລົງໄປຫຼາຍແກ້ວແລ້ວ ສ່ຽວສີ ນາມສົມມຸດ ກໍແນະນຳຄອບຄົວໃຫ້ກັບສ່ຽວພອນໄດ້ ຜູ້ມາຢາມນີ້ໄດ້ຮູ້ວ່າຊັ້ນສະ ສ່ຽວ ເຮົາຊິແນະນຳໃຫ້ໂຕຮູ້ ເມຍເຮົາຜູ້ນີ້ກໍແມ່ນຜູ້ທີ ສອງແລ້ວ ອື ລູກສາວຜູ້ໃຫຍ່ຫັ້ນແມ່ນລູກຕິດມາກັບເມຍ ສ່ວນບັກຫຳນ້ອຍແລ່ນຢູ່ຫັ້ນ ອ່າ ແມ່ນລູກຄີງໆ ອໍ ໂຕເດເປັນແນວໃດ ເອົາແຕ່ເມຍມາ ບໍ່ເຫັນເອົາລູກເອົາເຕົ້າມານຳແດ່ ສ່ຽວພອນກະເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ກໍຄືໂຕຮູ້ຫັ້ນລະສ່ຽວເອີຍ ອັນເຮົານີ້ແຕ່ງງານມາຫຼາຍປີແລ້ວບໍ່ໄດ້ລູກໄດ້ເຕົ້ານຳເຂົາ ບາງເທື່ອໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວ ເມຍກະບໍ່ຫ້າມ ແຖມຍັງບອກວ່າ ອັນຄັນໄປຫຼິ້ນສາວຫັ້ນ ເອົາແຕ່ລູກມາເດີ້ ຢ່າເອົາຜູ້ສາວມາ ເດີ້ ວ່າຊັ້ນ ສ່ຽວສີກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ສົມພໍດອກ ມື້ນັ້ນຜູ້ຍິງທີ່ໄປນຳໂຕຄືບໍ່ແມ່ນຜູ້ນີ້ ຄືວ່າຜົມສັ້ນກວ່ານີ້ ເອີຍ ຢ່າເວົ້າດັງຫຼາຍສ່ຽວ ຜູ້ໄປນຳມື້ນັ້ນຫັ້ນແມ່ນເມຍເພີ່ມ ອັນສ່ວນຜູ້ມານຳມື້ນີ້ຫັ້ນແມ່ນເມຍຄີງໆເດສ່ຽວ

ຄົນອື່ນມີແຕ່ລູກຄີງໆ ແຕ່ວ່າສ່ຽວພອນບໍ່ມີລູກ ມີແຕ່ເມຍຄີງໆ ແມ່ນແລ້ວ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ຟັງເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອເບົາສະໝອງ ແມ່ນແລ້ວ ກໍຍັງເປັນເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ອາ ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈກັບທຸກໆທ່ານທີ່ຕິດຕາມມາຟັງດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ ມື້ນີ້ເວລາກໍມາເຖິງຕອນທ້າຍອີກແລ້ວ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີກໍຄົງຈະຕ້ອງລາໄປອີກເຊັ່ນເຄີຍ ແມ່ນແລ້ວ ມີພົບກໍຕ້ອງມີຈາກ ເປັນເລື່ອງທຳມະ ດາ ຈະມອບສຽງເພງປິດທ້າຍລາຍການໃຫ້ທ່ານໄດ້ມ່ວນຊື່ນ ໝົດເພງໝົດເວລາບ່ອນໃດ ລາກັນຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ປະລາມາລາຄາ ຄວາມບໍ່ມີໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ເປັນລາບອັນປະເສີດ ພົບກັນໃໝ່ມື້ໜ້າ ລາກ່ອນ ສະບາຍ ດີ